ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ມີບັນຫາເພີ່ມກ່ຽວກັບ JobKeeper ໃນຍາມໂຄວິດ-19 ຍ້ອນຜົນກະທົບກະແທກຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍວິກິດໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍກະຕວ ງວ່າ ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນອົດສະຕຣາເລຍຄົງຈະກະໂດດສູງຂຶ້ນໄປເປັນ 10% ໃນທ້າຍປີນີ້ 2020 ທີ່ມັນຈະກະທົບກະເທືອນຄົນງານພາຍໃນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍໂດຍ ການຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນທີ່ວ່າການພະຍາຍາມຫາວຽກເຮັດງານທຳຈະກັບກາຍເປັນພາລະທີ່ຍາກຊາກວ່າເມື່ອໃດໆ ຄົງບໍ່ມີເທົ່າໃດຄົນທີ່ຈະສາມາດກະຕວງໄດ້ວ່າ ຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານເສດຖະກິດເ ຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໃນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ຊອກວຽກເຮັດຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດກັນ ຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຮຽກວ່າ ຜົນກະທົບເທື່ອໜຶ່ງໃນ 100 ປີ ອີງຕາມທ່ານ Nick Houston ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຢູ່ທີ່ Vis Australia ມີຢູ່ວ່າ ຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍຕົກຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງກັບທີ່ມັນເຄີຍມີມາໃນເມື່ ອກ່ອນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນຈະຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ໃນເວລາກ່ອນທີ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ Houston ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງ ວີຊາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສິດທິການເຮັດວຽກ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍເອົາວຽກເຮັດງານທຳ ນີ້ກໍເພາະວ່ານາຍຈ້າງມີຄວາມລັງເລໃຈແດ່ ທີ່ຖ້າຫາກຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຄືພ ວກທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ຖືກຝຶກຫັດແລ້ວ ກໍໜີກັບຖິ່ນຖານ ເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງມີບັນຫາໃໝ່ ກັບໄປເລີ່ມຊອກເອົາຄົນໄປເຮັດວຽກໃໝ່ ມັນເປັນການດີທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນຊັດເຈນສັ້ນໆກ່ຽວກັບພ ວກເຂົາເຈົ້າແກ່ນາຍຈ້າງ David Cawley ຜູ້ອຳນວຍການການຫາແຮງງານທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ Hays ກໍມີຄວາມເຫັນດັ່ງດຽວກັນກັບທ່ານ Houston ທີ່ວ່ານາຍຈ້າງ ຕ້ອງການຄວາມແຈ້ງຂາວຈາກຜູ້ຮ້ອງຂໍເອົາວຽກເອົາການ ຄົນຕ່ າງປະເທດທີ່ຊອກວຽກເຮັດ ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີຄວາມປະສົບການກັບອຸດສາຫະກຳຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມໃນການມີສິດທິເຮັດວຽກເຮັດການ ການຂາດເຂີນການປະສົບກ ານໃນອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ຂວາງກັ້ນທ່ານ ພອລວິນ ແມັດທິວ ທ່ານ ໂພວິນ ເປັນນັກວິສະຫະກຳໄຟຟ້າທີ່ເປັນຄົນເລືອດອິນເດຍ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ໄດ້ວີຊາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານອອກວຽກໃນປະເທດກູເວດ ເພື່ອມາແຕ່ງງານເອົາຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນເປັນເມຍໃນເດືອນທັນວາ ໂພວິນເຂົ້າມາຢູ່ໃ ນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນເວລາບໍ່ດົນນານ ກ່ອນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍປິດຊາຍແດນ ທ່ານຕ້ອງປັບຕົວຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳປະເພນີອັນໃໝ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກະທັ້ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມປະສົບການກັບວິສາຫະກິດເຖິງ 7 ປີກໍຕາມ ທ່ານຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຈາກຫຼັກສູນໃໝ່ໝົດ AMES Australia ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ອົດສະຕຣາເລຍ ມີຄວາມປະສົບການຂຶ້ນ ສາມເທົ່າກັບທີ່ມີຄົນ Temporary Migrant ໂທຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫາວຽກເຮັດງານທຳ ວ່ານີ້ຜິດປົກກະຕິ Temporary Migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີຊົ່ວຄາວ ທ່ານ ໂລຣີ ໂນແວລ ຜູ້ຈັດການຂອງເມເດຍ ອັນໜຶ່ງເວົ້າ ວ່າ Temporary Migrants ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເສຍຄ່າໃບບິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຮັດວຽກໂດຍການສົ່ງອາຫານ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານທີ່ຍັງມີໃຫ້ເຮັດຢູ່ ໂນແວລຮັບຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຍາກຊ າສຳລັບຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນອົດສະເຕຣເລຍໃໝ່ໆ ການປັບປຸງຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງກະທຳເພື່ອຈະໄດ້ວຽກເຮັດ ທ່ານກໍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ພວກທ່ານເຫັນຄົນມາກມາຍທີ່ໃຊ້ເວລ ານີ້ເພື່ອຮ່ຳຮຽນບາງຫຼັກສູດ ໃນເວລານີ້ມີຫຼັກສູດການຮຽນຟຣີໆຫຼາຍອັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ TAFE ຄືໂຮງຮຽນການຊ່າງ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ຫຼັກສູດຕ່າງໆມີໄວ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍເພື່ອ ຟື້ນຟູພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອການຈະໄດ້ວຽກເຮັດ ເດວິດ ຄໍເລ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Hays ທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານການສື່ສານກັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຈະໄດ້ວຽກໃໝ່ ແລະ ການມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຂີດຂຽນ ແລະ ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍອັນໜຶ່ງ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຄົນທີ່ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບວຽກໃນລະບົບໃໝ່ ຄືໃນລະບົບວຽກງານ ທີ່ຖືກກົດດັນໂດຍໂຄວິດ-19 ໃນເວລານີ້ວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ແມ່ນເຮັດຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ແທນທີ່ຈະໄປເຮັດຢູ່ຫ້ອງການ ໂຮງງານໂຮງຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ແບບເຕັມເວລາ ຫຼື ແບບປະສົມກັນລະຫວ່າງການເຮັດ ວຽກຢູ່ບ້ານ ແລະ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ນາຍຈ້າງຕ່າວກັບໄປຊອກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຫຼື ມີຄວາມຊ່ຽວຊານເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນອາລະວາດທຸກຂົງແຮງຢູ່ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງນາຍຈ້າງເຖິງ 1,100 ຄົນ ທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ເຫັນວ່າເກືອບໜຶ່ງຄົນຈາກຫ້າຄົນໃນເວລານີ້ແຊ່ເຢັນ ຄືບໍ່ເ ອົາຄົນເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມເທົ່ານັ້ນຍັງເອົາຄົນເຮັດວຽກຢູ່ ທ່ານ ຄໍເລ ຫາເອົາວຽກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງໃນການດູແລສຸຂະພາບ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ການຈັດຊື້ຕ່າງໆນ ານາ ການຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານຢູກຢາ ການຄ້າໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ IT Manufacturing ການຜະລິດຜົນ ການຂົນສົ່ງ ການລຳລຽງ ທະນາຄານ ການອະນາໄມ ແລະ ການຂຸດແຮ່ທາດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຍ້ອນທີ່ໂຄວິດ-19 ຍຸຕິສູນກາງການໂ ທໃນຕ່າງປະເທດ ມັນມີໂອກາດສຳລັບຄົນໄລຍະສັ້ນ ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງວ່ອງໄວຕັ້ງສູນກາງຂຶ້ນໃນຕ່າງປະເທດເພື່ອທົດແທນສູນກາງທີ່ຢຸດຊະງັກໄປນັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານ IT ບໍ່ຕ້ອງມີ ການປະສົບການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເລື້ອຍໆໄປ ເພື່ອຈະໄດ້ວຽກເຮັດຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ Mandy Ratcliffe ທີ່ AMES ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທີ່ຊອກວຽກເຮັດ ຈົ່ງພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆເພື່ອການຄ້ຳຈູນກັນ ເພາ ະມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊອກວຽກເຮັດໂດຍການບໍ່ນັ່ງຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຊອກວຽກເຮັດໂດຍຕົນເອງ ເຮົາຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄວາມແນະນຳການອົບຮົມໃນດ້ານວິຊາຊີບ ໃນເວລານີ້ຄວາ ມແນະນຳເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າເມື່ອໃດໆ ໂພລວິນ ທີ່ເປັນຄົນເລືອດອິນເດຍ ທີ່ເປັນນັກວິສະວະກຳຈາກປະເທດກູເວດ ມີວຽກໃຫ້ເຮັດໃຫ້ທຳຢູ່ໃນບໍລິສັດອັນໜຶ່ງ ໃນລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍ ແຕ່ຍ້ອນຊາຍແດນເຊົາອົດສະຕຣາເລຍປິດ ເລີຍຖືກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນແຈ້ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມັກຈ້າງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ ຄືຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ວຽກນັ້ນວ່າເຖາະ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໂພລວິນ ກໍ ເລີຍກັບກາຍເປັນຄົນຊອກວຽກເຮັດແບບເຕັມເວລາ ນີ້ແມ່ນເວົ້າແບບມ່ວນຫູ ແຕ່ຖ້າຈະເວົ້າໂດຍແປນໆແລ້ວ ແມ່ນວ່າຜູ້ກ່ຽວເຕະຝຸ່ນຕະຫຼອດມາ ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ທ່ານເລີຍບໍ່ຢູ່ລ້ານອນເສີຍ ເອົາໂຕເອງ ໄປປະສົບການກັບຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມຍາກຊາຄືກັນໃນການຊອກວຽກເຮັດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າການຊອກວຽກເຮັດມັນຍາກຊາຫຼາຍປານໃດແທ້ ທ່ານເຂົ້າຫາຄົນອື່ນ ຜ່ານ LinkedIn ທີ່ມີຄົນແປກໜ້າຫຼາຍໆຄົນ ຂໍເອົາຄວາມ ແນະນຳຈາກຄົນອື່ນ ໂລກນີ້ເປັນໂລກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ທ່ານໄປພົບພໍ້ກັບຄະນະວິສະວະກຳອັນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຄະນະດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນເລືອດອິນເດຍ ທີ່ຕົກວຽກຕົກການຍ້ອນໂຄວິດ -19 ທ່ານພົບພໍ້ພວກດັ່ງກ່າວ ຜ່ານສື່ມວນຊົນ ຄື Zoom ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຊອກວຽກເຮັດ ບາງຄົນຊອກວຽກເຮັດເຖິງ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ ແລະ ເຖິງຫຼາຍກວ່າປີໜຶ່ງກໍມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແນະນຳທີ່ໂພລວິນໄດ້ຮັ ບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເລີຍຊົດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ວຽກເຮັດໃນທີ່ສຸດ ຜ່ານການສຳພາດວຽກສອງຄັ້ງ ແຕ່ເມື່ອທີ່ມີຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກຖືກກົດດັນກົດທັບ ທີ່ອົດສະຕຣາເລຍຈະມີຄົນວ່າງງານ ທະວີຂຶ້ນເຖິງ 10 ເປີເຊັນ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ 2020 ທ່ານ ຮິວສຕັນ ທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຢູ່ທີ່ວີສອົດສະຕຣາເລຍ ເຊື່ອວ່າຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນຖານະດີກວ່າຄົນທີ່ມີບັນຫາ ອັນດຽວກັນທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນຍັງບໍ່ມືດມົວ ແລະ ດັບສູນໝົດເທື່ອ ເຮົາຍັງຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ ຖືວີຊາຢູ່ ຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາອີກຢູ່ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ເກີນໄກກວ່າຄົ ນອື່ນໆ ເພາະບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈະເຂົ້າມາຍັງອົດສະຕຣາເລຍ ເພາະຢູ່ໃນອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ທ່ານ ໂຄເລ ເວົ້າວ່າ ກະທັ່ງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນເອົາວຽກເຮັດງານທຳໃນອົດສະຕຣາເລຍກໍຕາມ ມັນມີ ໂອກາດຢູ່ໃນດ້ານໜຶ່ງຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ ເພາະເຮົາໄດ້ເຮັດໄດ້ກະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຜ່ານສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ທີ່ບາດວ່າໂຄວິດ-19 ໝົດໄປແລ້ວ ເຮົາຈະກັບກ າຍເປັນຄົນທີ່ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ ກ່ຽວກັບທ່ານ ໂພລວິນ ຄົນເລືອດອິນເດຍ ທີ່ເປັນນັກວິສະວະກຳຈາກກູເວດນັ້ນ ທ່ານໄປເປັນອາສາສະໝັກຂອງ NGO ທີ່ເມືອງນິວແຄສໂຊ ໃນລັດ New South Wales ອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອເສີ ມສ້າງຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານສື່ສານກັນ ແລະ ເພື່ອຄວາມປະສົບການໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຄັ້ງໜຶ່ງ ທ່ານເຮັດວຽກເຮັດການເປັນພະນັກງານແບບ Casual ຂອງ NGO ນັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອາລະວາດ New South Wales ມັນເລີຍເຮັດ ໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກນັ້ນໄດ້ນ້ອຍລົງ ພຽງແຕ່ສອງມື້ຕໍ່ສັບປະດາ ໃນຖານທີ່ວ່າ on call ຄືຖືກຮຽກເອົາ ຖ້າຫາກວ່າມີວຽກໃຫ້ເຮັດໃຫ້ກະທຳ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ອັນວ່າຢູ່ລ້ານອນເສີຍ ເປັນວຽກເປັນການອັນງ່າຍດາຍຢູ່ແ ລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕອບແທນນັ້ນແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ